विषयः सामवेदीयलक्षणग्रन्थाः प्रस्तोत डाक्टर् रा मुरळीकृष्णश्रौति चेन्नई अत्र प्रतिपाद्यविषयाः विषयाः उपोद्घातः वेदानां विभागः तत्र गीतिषु सामाख्या इति सामवेदस्य प्रसिद्धिः साम्नि ये मन्त्राः ते स्वतन्त्राः इति प्रतिपादनं अनन्तरं सामवेदे ग्रन्थविभागः संहितापदगानस्तरेषु प्रतिपाद्यते अनन्तरं विकृतिपाठविषये विचारः प्रवर्तते गानस्य अपौरुषेयता च निरूप्यते तदनु ब्राह्मणभागविवरणं तत्र अष्टविधब्राह्मणानां विस्तरशः प्रतिपादनं प्रयोग फलविशेषादयश्च तत्र प्रस्तूयन्ते अनन्तरं श्रौतसूत्रे वेदाङ्गग्रन्थविषये च साम्नां स्थितिः विव्रियते रक्षणग्रन्थाः तत्र च शाखाभेदाः उपलब्धग्रन्थानां रक्षणोपायाश्च अनन्तरं प्रस्तूयन्ते तदनु सामवेदस्य प्राशस्त्यं भाष्यादिग्रन्थविवरणञ्च भवति अतः ऋषिच्छन्दो देवताविषये विचारः प्रवर्तते ऊहविषये च विवरणं दीयते एतदनन्तरम् उद्गातॄणां यज्ञेषु ज्ञानाधिक्यापेक्षा प्रस्तूयते दृष्टान्तार्थं सामद्वयस्य अर्थप्रतिपादनं गानेन साकं भवति सेतुषामगानस्य प्रथमम् अनन्तरम् आदित्यशुक्रीयसामस्य साम्नः अर्थवर्णनं గానైన శాఖ